SBS Audio is supported by advertising. SBS Radio Lao ສະຖານະພາບສະຖານະການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຄືວ່າມັນຍັງບໍ່ລົງຄໍໃຫ້ໃຜເທື່ອ ແລະ ກະທັ່ງທີ່ລັດ New South Wales ຕໍ່ສູ້ມັນມາຢ່າງເຄັ່ງຄັດຊົ່ວໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວກໍຕາມ ກໍຍັງມີຄົນ ເປັນມັນ ແລະ ຕາຍຍ້ອນມັນຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ ຈົນວ່າບັດນີ້ທຸກຫົນແຫ່ງຂອງລັດ New South Wales ຖືກລັອກດາວ ແຕ່ບາດວ່າສັງຄົມຊຸມຊົນຊາວລາວເຮົາເດ ມັນເປັນແນວໃດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ສຳລັບ New South Wales ນອກຈາກຈະໄດ້ຮຽນຊາ ບຜ່ານທ່ານບຸນທຳ ວົງໄຊຍາ ປະທານສະມາຄົມສົ່ງເສີມຊຸມຊົນຊາວລາວລັດ New South Wales ແມ່ນວ່າ ຄົນລາວໃນຂົງແຂວນຊິດນີກໍລະມັດລະວັງໂຄວິດ-19 ແທ້ໆ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດເກນຕ່າງໆຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ຍັງບໍ່ຮູ້ ວ່າມີໃຜເປັນມັນແລ້ວຫຼືບໍ່ ແຕ່ຜ່ານຂ່າວຄາວທາງທີວີ ແມ່ນວ່າຮູ້ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງແລ້ວວ່າ ຄົນລາວອາວຸໂສທ່ານໜຶ່ງສູນເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ຍ້ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄປປິ່ນປົວອາການໂລກຊະລາຂອງທ່າ ນ ຢູ່ໃນໂຮງພະຍາບານແຫ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ບັງເອີນເລີຍຖືກຕິດແປດຈາກຜູ້ຊ່ວຍແພດໃນໂຮງພະຍາບານນັ້ນ ແລ້ວເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວກໍສູນເສຍຊີວິດໄປ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ໂຄວິດ-19 ທີ່ອາລະວາດລັດ New South Wales ພາໃຫ້ ມີມາດຕະການຕ່າງໆອອກມາບັນຍັດໃສ່ປວງຊົນທັງຫຼາຍ ແລະ ມາດຕະການຕ່າງໆທີ່ຖືກບັນຍັດນັ້ນ ມັນແຕະຕ້ອງຄົນບໍ່ຄືກັນ ຄືມັນມີຜົນກະທົບກະແທກບໍ່ຄືກັນສຳລັບແຕ່ລະຄົນ ດັ່ງທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຊາບ ຈາກ ກໍລະນີໜຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສຳພາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານສິດ ສຸກສະຫວັດ ໃນນາມທີ່ວ່າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນຊາວລາວເຮົາໃນລັດ New South Wales ລະກໍເປັນອົບພະຍົບຜູ້ທຳອິດທຳອອນ ລຸ້ນທຳອິດ ວັນທີ 19 ເດືອນມີນາ 1976 ທີ່ວ່າມາຢູ່ຊິດນີຜ່ານທາງແມລເບີນນີ້ນະ ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ສະພາບ ຫຼືວ່າ ສະຖານະການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ໃນຂົງແຂວນຊິດນີ ສຳລັບທ່ານນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ເອີ ໄລຍະດຽວນີ້ມັນກະຍາກໆໜ້ອຍໜຶ່ງ ເພ າະວ່າເຂົາກະ increase the lockdown ໄປອີກ two weeks ເອີ ລະກະສະຖານະການດຽວນີ້ມັນກະຍັງບໍ່ທັນ stable ເທື່ອ ສະນັ້ນລະເຂົາກະພະຍາຍາມ ພວກ Premier ຂະເຈົ້າກະເວົ້າວ່າສະຖານະການດຽວນີ້ມັນກະ unstable ເຂົາຊິເບິ່ງອີກວ່າສອງທິດນີ້ມັ ນ ມັນຊິເປັນຈັ່ງໃດ ມັນຊິ control ໄດ້ບໍ ດຽວນີ້ເຂົາກຳລັງແບບທີ່ວ່າເອົາຕຳຫຼວດໄປ control ທີ່ traffic ບໍ່ໃຫ້ຄົນອອກ ກໍເປັນຈັ່ງຊັ້ນແທ້ ແຕ່ວ່າທ່ານຢ້ານບໍ່ນໍ ເອີ ເລື່ອງຢ້ານນີ້ກໍຢ້ານຢູ່ຫັ້ນແລ້ວ ອັນນີ້ມັນເຮົາເບິ່ງບໍ່ເຫັນເນາະ ພະຍ າດໂຕນີ້ ແປວ່າໄປ shopping ໄປຫຍັງກະແບບທີ່ວ່າພະຍາຍາມໄປແບບທີ່ວ່າຈຳເປັນຈຶ່ງໄປ ໄປແລ້ວກໍຕ້ອງຟ້າວຊື້ຟ້າວມາ ທ່ານນີ້ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ຄຸ້ມທີ່ວ່າ hotspot ບໍ ບໍ່ ບໍ່ ອັນ ອັນນີ້ Ermington ມັນກໍບໍ່ແມ່ນ hotspot ປະມານ ອ່າ ໄກເຕີບ ຄັນ ຄັນ ວ່າໄກເຕີບນີ້ ຄັນໄປລ່າໄປການບໍ່ແມ່ນຜ່ານທາງ hotspot Fairfield ນີ້ບໍ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ມັນແລ້ວແຕ່ ຄັນ ຄັນ ແລ້ວແຕ່ວ່າເຈົ້າເຮັດການຢູ່ບ່ອນໃດ ຄືວ່າ ອັນ ອ່າ ເມຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເນາະ ລາວກໍເຮັດການຢູ່ທາງ Bankstown ກໍແປວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງໄປ ຫາ Fairfield ແປວ່າກະປະມານ 9 ຫຼັກຊະ ເອີ ມັນກະບໍ່ເຖິງເຂດນັ້ນເທື່ອ ແຕ່ວ່າມັນກະຢູ່ໃນເຂດ West ແປວ່າຍັງບໍ່ທັນແບບເຖິງຂັ້ນວ່າ ອ່າ hotspot ເທື່ອ ແປວ່າຫ້ອງການລາວກໍຍັງໄປໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າເຂົາ ເຂົາ ເຂົາບໍ່ໃຫ້ແບບທີ່ວ່າ ພວກທີ່ວ່າຢູ່ໃນເຂດ ອັນນ່າ hotspot ນີ້ every three days ເຂົາຕ້ອງໄດ້ ອັນນ່າ ເຊັກເດ ຕ້ອງໄດ້ ອັນນ່າ screen ອັນນ່າ test ນະ ໄປ ໄປ ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ແຕ່ວ່າທ່ານກະຍັງເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ ພັນລະຍາກະຍັງເຮັດວຽກເຮັດການ ຢູ່ ວຽກນີ້ກະໄດ້ເຮັດເຕັມເວລາບໍ ບໍ່ແມ່ນເຮັດຂາດໆເຂີນໆບໍ ອ່າ ເຂົາເຮັດເປັນຈັ່ງຊີ້ ລາງບ່ອນຫັ້ນ ເຂົາກະໃຫ້ແບບທີ່ວ່າປ່ຽນກັນສາມມື້ ພວກເຮັດຢູ່ office ສາມມື້ ແລ້ວກະປ່ຽນກັນມາເຮັດຢູ່ບ້ານສາມມື້ ຫຼືວ່າສອ ງມື້ ເຂົາສັບກັນຈັ່ງຊັ້ນແລ້ວ ແຕ່ລາງບ່ອນເຂົາກໍໃຫ້ມາເຮັດຢູ່ບ້ານໝົດເລີຍ ຄັນໃນ ໃນ ໃນກໍລະນີທີ່ວ່າເຮັດ ອັນ ຢູ່ໂຮງການແດ່ ແລ້ວກໍເຮັດຢູ່ບ້ານແດ່ ຫຼືວ່າເຮັດຢູ່ເຮືອນເຕັມເວລາຈັ່ງຊີ້ນີ້ ເງິນດາວເງິນເດືອ ນກໍທໍ່ເກົ່າຕິ ອັນນ່າ ຄັນບໍ່ ເຂົາບໍ່ close down ກໍທໍ່ເກົ່າ ເຂົາກໍໃຫ້ທໍ່ເກົ່າ ເພາະວ່າເຮັດ ເຈົ້າມາເຮັດຢູ່ບ້ານກໍ same hours ເຈົ້າໄປເຮັດ office ມັນກໍຄືກັນເດ ນອກຈາກແຕ່ວ່າ ອັນນ່າ ເຂົາ close down ແທ້ໆ ແບບທີ່ວ່າແທນທີ່ຊິເຮັດໝົດ week ແລ້ວເຂົ າໃຫ້ເຮັດແຕ່ສອງມື້ບໍ ສາມມື້ຈັ່ງຊີ້ ໂອເຄ in that case ກະຕ້ອງໄດ້ claim government ແລ້ວ ຄື government ເຂົາອອກ ອັນນ່າ ໃຫ້ມີ ອັນນ່າ ອ່າ incentive ໃຫ້ claim ອັນນ່າ ແລ້ວພວກນັ້ນຫັ້ນກໍຕ້ອງ claim through the government ອືມ in that case ແລ້ວເລື່ອງໜຶ່ງອີກທີ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າຢາກຊາບນີ້ແ ມ່ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຊາບວ່າແມ່ຂອງທ່ານນີ້ບໍ່ສະບາຍ ແລ້ວກໍຕ້ອງໄປຢູ່ສະຖານທີ່ການດູແລຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ນີ້ນະ ໄປຢ້ຽມໄປຢາມຜູ້ເປັນແມ່ຫັ້ນໄດ້ຢູ່ບໍ ບໍ່ແລ້ວ ດຽວນີ້ນີ້ ເຂົາມີ restriction ແປວ່າບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າບໍ່ໃຫ້ອອກນະ ແປວ່ າໂທລະສັບ ເຂົາໃຫ້ໂທລະສັບໄດ້ ເຮັດ ອັນນ່າ ແບບ ອັນນ່າ Zoom ແບບ ອັນນ່າ electronic ອ່າ ແບບ ອ່າ communication Skype ແບບນີ້ ເຂົາ set up ໃຫ້ ໃຫ້ລົມກັນທາງ video conferencing ແລ້ວກໍໄປສົ່ງຂອງກິນມີຫຍັງຫັ້ນ ເຂົາກໍຕ້ອງ scan ວ່າແມ່ນຂອງກິນແບບໃດ ກວດເ ບິ່ງກ່ອນ ຄັນແບບຂອງກິນແບບລາບແບບນັ້ນຂອງເຮົານີ້ ເຂົາກໍບໍ່ໃຫ້ ມັນຕ້ອງແບບ simple ນະ ແບບ fish and chips ບໍ ແບບ ເອີ very simple food ອ່າ fruit or ແບບຈືດໆຈາງໆ ບໍ່ແມ່ນເອາະປາແດກ ຫຼືວ່າເອາະຫຼາມ ແມ່ນບໍ ເອີ ແມ່ນລະ ບໍ່ໄດ້ລະ ແ ບບນັ້ນນະບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າ ເອີ ມັນບໍ່ຮູ້ ຕອນເອົາໄປໃຫ້ຫັ້ນ ເຂົາກະແບບທີ່ວ່າ social distancing ເຂົາກໍມີ trolley ໃຫ້ ເຈົ້າກໍໄປວາງໄວ້ trolley ຫັ້ນ ແລ້ວກໍຊຸກໄປໃຫ້ເຂົາ ຄັນ ຄັນວ່າເປັນຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອາຫານກໍຍັງກັກຈັ່ງຊີ້ນະ ແລ້ວຄັນເຮົາ ສົ່ງດອກໄມ້ດອກຕອກ ຫຼືວ່າອັນໃດອັນໜຶ່ງໄປໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຍາດພີ່ນ້ອງ ຫຼືວ່າໝູ່ເພື່ອນ ຫຼືວ່າພໍ່ແມ່ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນພິການ ຫຼືວ່າພິເສດ ຫຼືວ່າຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຈັ່ງຊີ້ ກໍສົ່ງໄປໄດ້ຢູ່ບໍ ສົ່ງໄປໄດ້ຢູ່ ແຕ່ວ່າຕ້ອງມີ hygiene ເດ ຈະຕ້ອງສົ່ງໄປແຕ່ແບບວ່າບໍ່ ບໍ່ມີ handling ແບບຖືວ່າມືຕໍ່ມືນາ ແປວ່າຄັນເຈົ້າສົ່ງໄປກໍ ກໍຕ້ອງແບບຖືວ່າມາຈາກໃສ ມາຈາກ ອັນນ່າ ພວກ flowers company ບໍ ເຂົາກໍມີ hygiene ຂອງເຂົາເດ ເຂົາກະໄປປະ delivery ໃຫ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຈົ້າຊິໄປຕັດ ເອົາຈາກສວນ ແລ້ວເຈົ້າກໍໄປໃຫ້ໄດ້ ແບບນັ້ນບໍ່ໄດ້ເດີ້ ແລ້ວຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ນີ້ກໍແມ່ນວ່າໃນດ້ານສະໝອງ ລະກະຈິດນີ້ກໍແປວ່າອ່ອນແອແລ້ວ ຄັນຊິເວົ້າແທ້ໆ ລະກະແປວ່າເປັນຄົນທີ່ວ່າບໍ່ເຕັມອັດຕາວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າມີຄວາມອ່ອນແອຈັ່ງຊີ້ນ່ະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າແມ່ຂອງທ່ານນີ້ກໍໄປພົບບໍ່ໄດ້ນີ້ ໃນເມື່ອໂທໄປຫານີ້ ສັງເກດເຫັນບໍ່ວ່າ ເພິ່ນນັ້ນປ່ຽນແປງ ເວົ້າງ່າຍໆວ່າເປັນຫງຸດຫງິດຫງຸດຫງິດແບບໃດມີບໍ່ເນາະ ໂ ອ້ ອັນນີ້ມັນແລ້ວແຕ່ individual ເດີ້ ແຕ່ວ່າແມ່ຂອງ ອັນນ່າ ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ເພິ່ນ very strong mind it doesn't bother her ເພິ່ນວ່າ ໂອ້ຍ ເປັນຫຍັງກັນ ມັນເລື່ອງຂອງເຂົາ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງເຮົາ she's very happy there ຂໍຂອບພະເດດພະຄຸນນຳທ່ານຫຼາຍໆ ທີ່ກະລຸນາໃ ຫ້ສຳພາດ ຂໍຂອບໃຈນຳ ເອີ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ອະ ຂອບໃຈ ເທົ່ານັ້ນເນາະ OK OK Bye Bye